Melbourne Lockdown ນັບຕັ້ງແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງຕອນກາງຄືນຂອງວັນພຸດ ວັນທີ 8 ເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມລເບີນຖືກລັອກດາວຂັ້ນທີ 3 ເປັນເວລາ 6 ສັບປະດາ ນີ້ແມ່ນວ່າແມລເບີນ ແລະ ຄຸ້ມຕ່າງໆທັງໝົດຂອງນະຄ ອນແມລເບີນ ແລະ Mitchell Shire ຖືກລັອກດາວ ການລະເມີດມາດຕະການດັ່ງກ່າວຈະຖືກລົງໂທດ ແລະ ຫຼື ປັບໃໝຢ່າງໜັກໜ່ວງ ລັອກດາວຂັ້ນ 3 ແມ່ນໄປມາໃສບໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນເຫດຜົນຫຼັກໆບາງສິ່ງບາງຢ່າງ 1 ໄປຊັອບປິງ ເອົາອາຫານ ແລະ ສິ່ງຈຳເປັນ 2 ໄປຫາເອົາການແພດ ຫຼື ໃຫ້ການດູແລເບິ່ງແຍງ 3 ໄປໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນໄດ້ 4 ໄປອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ເຂົ້າໄປ ຫຼື ອອກຈາກເຂດແດນຂອງແມລເບີນທີ່ຖືກລັອກດາວຢູ່ແລ້ວ ແລະ Mitchell Shire ບໍ່ໄດ້ 5 ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆຕ້ອນຮັບແຂກຄົນບໍ່ໄດ້ ຄົນໃນເຮືອນດຽວກັນພົບປະກັນໄດ້ ຄົນອື່ນໆພົບປະກັນໄ ດ້ພຽງແຕ່ 2 ຄົນ 6 ການພັກໂຮງຮຽນຕ່າງໆຖືກຕໍ່ຍາວອອກ ຍົກເວັ້ນສຳລັບນັກຮຽນປີທີ 11 ແລະ 12 ແລະ ພວກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ 7 ຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍເປີດໄດ້ ໂດຍມີຈຳນວນເຂົ້າໄປໃນຮ້ານໂດຍຈຳກັດ 8 ຕະຫຼາດຂາຍໄດ້ແຕ່ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເທົ່ານັ້ນ 9 ຮ້ານເສີມສວຍເປີດໄດ້ ໂດຍມີກົດເກນຄວບຄຸມ 10 ຮ້ານກາເຟ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານດື່ມເຫຼົ້າ pub club ແລະ bar ມີແຕ່ບໍລິການ take away ເທົ່ານັ້ນ